منافق مسلمانن تي ڪنهن سورت جي لهڻ کان ڊڄن ٿا ته جيڪي سندن دلين ۾ آهي سو متان مسلمانن کي ڄاڻائي، اي پيغمبر صلّي الله عليه وسلّم کين چئو ته اوهين پيا ٺٺولي ڪريو، ڇو ته جنهن کان ڊڄندا آهيو سو الله پڌرو ڪندڙ آهي.